ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ໃນຫວ່າງບໍ່ນານແລ້ວນີ້ ຊາບວ່າທາງການໄທເຕືອນ 8 ຈັງຫວັດທີ່ງອຍຢູ່ຮິມຂອງ ໃຫ້ລະມັດລະວັງເນື່ອງຈາກຈະມີນ້ຳຖ້ວມ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງບອກເຕືອນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຊຶ່ ງຂໍຖາມທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ເພື່ອເປັນການລາຍງານໃຫ້ຊາບວ່າ ອັນນີ້ເນາະ ທາງສຳນັກຂ່າວໄທກໍໄດ້ລາຍງານເນາະວ່າ ຕອນນີ້ທາງປ້ອງກັນ ແລະ ບັນເທົາສາທາລະນະໄພຂອງໄທ ນີ້ ກະໄດ້ປະກາດແຈ້ງເຕືອນ 8 ຈັງຫວັດທີ່ຢູ່ຕາມຮິມແມ່ນ້ຳຂອງ ຫຼືວ່າງອຍຢູ່ຮິມແມ່ນ້ຳຂອງໂຕນີ້ ໃຫ້ລະມັດລະວັງເລື່ອງຂອງນ້ຳຖ້ວມກະທັນຫັນເນາະ ຫຼັງຈາກທີ່ຈີນແລະກະລາວເພິ່ນປ່ອຍນ້ຳ ບວກກັບທາງ ພາຍຸເຈີມປະກາ ເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກທາງເໜືອຂອງໄທຂອງລາວ ກະເຮັດໃຫ້ນ້ຳໂຂງນີ້ຂຶ້ນໆລົງໆ ແບບມື້ໜຶ່ງມື້ໜຶ່ງ ບາງ ບາງມື້ກະເປັນເມັດກະມີຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອັນນີ້ຈາກການລາຍງານຂ່າວວ່າ ສາທາລະນະລັດປ ະຊາຊົນຈີນ ໄດ້ເກີດເຂື່ອນແຕກສອງແຫ່ງໃນເມືອງອູລານເປີຍ ເມືອງອູລຸນເປີຍ ເອີ ເຂດປົກຄອງຕົນເອງມອງໂກເລຍ ທາງຕອນເໜືອຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ປະກອບກັບກະມີເກີດຝົນຕົກໜັກ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຊ່ວງສັບດາທີ່ຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ເກີດນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ນຳ ກະສົ່ງຜົນໃຫ້ປະເທດທາງຕອນໃຕ້ລົງມາ ຢ່າງສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ແລະກະໄທ ຕ້ອງຕຽມຮັບມື ແລະກະເຝົ້ າລະວັງສະຖານະການການປ່ອຍນ້ຳຈຳນວນຫຼາຍຈາກພື້ນທີ່ຕອນເທິງຢ່າງໃກ້ຊິດ ໃນສ່ວນຂອງສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວນັ້ນ ໃນຂະນະນີ້ກະມີການປະກາດໃຫ້ເຂື່ອນ ນ້ຳອູ ທຳການປ່ອຍ ນ້ຳມື້ລະພັນລູກບາດເມັດຕໍ່ວິນາທີ ແລະກະອີກແຫ່ງກໍຄືເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ກະມີການປ່ອຍນ້ຳຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຮັບນ້ຳຈາກທາງຈີນ ໂດຍຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ລະດັບນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳຂອງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງ ຢ່າງໄວໃນຊ່ວງ 1-2 ສັບ ດານີ້ເນາະ ທາງກົມປ້ອງກັນ ແລະ ບັນເທົາສາທາລະນະໄພຂອງໄທ ກໍໄດ້ແຈ້ງພື້ນທີ່ຢູ່ຮິມແມ່ນ້ຳຂອງ 8 ຈັງຫວັດ ກໍຊິມີ ຊຽງລາຍ ເລີຍ ໜອງຄາຍ ບຶງການ ນະຄອນພະນົມ ມຸກດາຫານ ອຳນາດຈະເລີນ ແລະກະອຸ ບົນລາຊະທານີເນາະ ຕຽມຮັບມື ແລະກະແຈ້ງເຕືອນປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຮິມແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມ ໄດ້ເຝົ້າລະວັງ ແລະກະຕຽມການອົບພະຍົບທັນທີ ຫາກເກີດຄວາມລຸນແລງເນາ ະ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງບອກເຕືອນທີ່ວ່າຊິມີນ້ຳຖ້ວມໃນ 8 ຈັງຫວັດຮິມຂອງຂອງປະເທດໄທ ມັນກໍໝາຍເຖິງຮິມຂອງຝັ່ງລາວພ້ອມນີ້ນະ ແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ເນາະ ແຕ່ດຶກດຳບັນພຸ້ນ ຕັ້ງແຕ່ວ່າມີປະເທດໄທປະເທດລາ ວມາພຸ້ນ ມັນ ມັນ ມັນກໍບໍ່ເປັນຈັ່ງຊີ້ ແມ່ນຢູ່ຝົນຕົກໜັກມັນກໍຖ້ວມຢູ່ ແຕ່ວ່າມັນກໍບໍ່ຖ້ວມເລື້ອຍໆຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າບັດນີ້ນີ້ ບ່ອນຫັ້ນມີເຂື່ອນ ບ່ອນນີ້ມີເຂື່ອນ ເຂື່ອນນ້ອຍເຂື່ອນໃຫຍ່ ນ້ຳແຮ່ງຖ້ວມຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະກໍຖ້ວມຜິດ ປົກກະຕິອີກ ອັນນີ້ນີ້ ທາງການລາວ ທາງການຈີນ ຫຼືວ່າທາງການໄທ ທີ່ວ່ານິຍົມຊົມຊອບສ້າງເຂື່ອນຕ່າງໆນີ້ ເພິ່ນໄດ້ມາຊີ້ແຈງອະທິບາຍບໍ່ວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນຍ້ອນເຂື່ອນ ຫຼືວ່າມັນເປັນສະຖານະການທີ່ຄວບຄຸມບໍ່ໄ ດ້ ເຂື່ອນຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ ໄດ້ເວົ້າໃຫ້ຊາບໃຫ້ຮູ້ບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ໃນໄລຍະຫຼັງນີ້ກະຍັງບໍ່ມີການຊີ້ແຈງອີ່ຫຍັງເນາະ ແຕ່ວ່າກ່ອນໜ້ານີ້ນີ້ ເລື່ອງຂອງການຊີ້ແຈງຈາກທາງ ທາງການຈີນ ວ່າເລື່ອງຂອງການບໍລິຫານ ຈັດການນ້ຳນີ້ ກະ ກະຄືມີການຊີ້ແຈງໃຫ້ໄທເນ້ຍ ຫຼືວ່າລາວເນ້ຍ ໃນການປ່ອຍນ້ຳແຕ່ລະເທື່ອ ຫຼືວ່າກັກນ້ຳແຕ່ລະເທື່ອ ກະຊິມີການແຈ້ງມາທາງ ທາງການໄທ ທາງການລາວ ໃຫ້ແຈ້ງໃຫ້ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນເນີຍ ໄດ້ ໄດ້ຮັບຮູ້ຮັບຊາບໃນການຕຽມການປ້ອງກັນ ຫຼືລະມັດລະວັງຢູ່ ຢູ່ຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ເນາະ ມັນກະແມ່ນຢູ່ ແຈ້ງວ່າມັນຊິມີໄພອັນຕະລາຍ ມັນອາດຈະມີນ້ຳຖ້ວມ ແຕ່ວ່າເຫດການມັນ ມັນເປັນດັ່ງທີ່ວ່ານ້ຳຢູ່ໃນຊາມຈັ່ງ ຊີ້ນະ ເອີ ບອກເຕືອນເດີ້ ແມ່ຕູ້ ແມ່ຕູ້ເອີຍ ແມ່ຕູ້ຂ້າງບ້ານກະ ຂ້ອຍຊິຖອກນ້ຳເດີ້ ຖອກຈາກ ມັນກະໄຫຼໄປບ້ານແມ່ຕູ້ຫັ້ນ ອັນນີ້ກະບອກວ່າ ຂ້ອຍຊິປ່ອຍນ້ຳເດີ້ ປ່ອຍລົງມາ ມັນກະໄຫຼມາເມືອງລາວເມືອງໄທ ໄປຮອ ດທະເລຫວຽດນາມພຸ້ນ ມັນກະອາດຈະຖ້ວມຫຼາຍບ່ອນຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ ແຕ່ວ່າກະຍັງມີການປ່ອຍນ້ຳ ແລະກະສ້າງເຂື່ອນຢູ່ເລື້ອຍໆນີ້ນະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ນີ້ ປະຊາຊົນເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດເນາະ ເລື່ອ ງຂອງການສ້າງເຂື່ອນ ແລະກະປ່ອຍນ້ຳຢູ່ ຢູ່ມີປະຈຳຕົງນີ້ເນາະ ເລື່ອງຂອງການສ້າງເຂື່ອນ ຕອນນີ້ກະຄື ຄວາມເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຂອງໄທເອງເນາະ ມີການ ອອກມາຕໍ່ຕ້ານກັນພໍສົມຄວນກັນຢູ່ ແຕ່ວ່າເລື່ອງ ຂອງການຕ້ານ ບໍ່ ບໍ່ມີຜົນອີ່ຫຍັງເນາະ ເພາະວ່າ ເຂື່ອນທີ່ກຳນົດວ່າຊິສ້າງນີ້ກະຍັງມີການເດີນໜ້າ ຫຼືວ່າສ້າງຢູ່ກັນ ກັນຕາມກຳນົດເວລາຢູ່ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ
SBS ລາວ share ເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ທີ່ Facebook